ໂລກຜິວໜັງມີດ້ວຍກັນຫຼາຍຊະນິດ ບາງຢ່າງປິ່ນປົວໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ບາງແນວມັນເກັ່ງແທ້ໆ ເຮັດແນວໃດມັນກໍດື້ດ້ານຢູ່ຕໍ່ໄປ ດັ່ງຂີ້ຈຽນທີ່ຄົນໃນອາກາດຮ້ອນມັກຈະເປັນກັນຢ່າງມາກມາຍ ແຕ່ບັດນີ້ແມ່ນວ່າປິ່ນປົ ວສອງສາມເທື່ອກໍຫາຍກ້ຽງແລ້ວ ກ່ຽວກັບໂລກຜິວໜັງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຮຽກມັນວ່າ ມັນເປັນໂລກ ຫຼືວ່າພະຍາດທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ ແລະ ມັນເສຍຫາຍຊີວິດຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣ າເລຍນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນແລ້ວ ບັດນີ້ນັກຄົ້ນຄວ້າອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງທະວີການຕໍ່ສູ້ຕ່າງໆ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຄົນທີ່ເປັນອາການທີ່ຮຽກວ່າ Epidermolysis Bulloso ອາການດັ່ງກ່າວ ຄັນຊິເວົ້າເປັນພາສາໄທ ຫຼື ພາສາລາວເຮົາແ ລ້ວ ຈັກຊິເວົ້າແນວໃດ ເພາະອີ່ພໍ່ອີ່ແມ່ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍເວົ້າໃຫ້ຟັງ ແຕ່ມັນແມ່ນອາການຂອງຄົນເຮົາທີ່ໜັງຂອງຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ແລະ ເປັນຕຸ່ມທີ່ພອງຂຶ້ນ ຄື blister ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ອັນພາໃຫ້ມີຄວາມເຈັບປວດ ຄວາ ມຮ້າຍແຮງຂອງມັນເປັນແບບເບົາໆ ແລະ ສາຫັດໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍມັນເປັນກັບເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ສຳລັບເດັກໆທີ່ເປັນອາການດັ່ງກ່າວ ການຫຼິ້ນຢູ່ນອກບ້ານນອກເຮືອນພຽງແຕ່ບໍ່ທໍ່ໃດນາທີ ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ ມີໄພອັນຕະລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງໄດ້ ນາງ ເນີ ຊິດີກວາ ອາເນສ ອາຍຸ 8 ປີ ແລະ ນ້ອງຊາຍຂອງນາງ ທ້າວ ມູຮຳມັດ ອາສລັກກີ ອາສເນ ອາຍຸ 5 ປີ ໃນຕອນເກີດຖືກກວດເຫັນເປັນອາການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນ ຕຸ່ມພອງ blister ຢູ່ຕາມໜັງ ດັງໜ້າທີ່ຕົນໂຕ ດັ່ງເປັນຄ້າຍກັບວ່າຕົນໂຕຖືກໄຟລວກໄຟໄໝ້ ໃນລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງລະດັບທີສາມຂອງອາການໄຟລວກໄຟໄໝ້ ໄອດາ ເປັນແມ່ຂອງພວກເຂົາ ເວົ້າວ່າ ພວກຂອງຍາ ນາງບໍ່ຮູ້ວ່າລາວເປັນຄົນທີ່ມີເຊື້ອອາການນັ້ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ທີ່ແມ່ນຈີນຂອງຮ່າງກາຍປ່ຽນແປງໄປຈາກໜ້າທີ່ຂອງມັນ ພວກຍານາງບໍ່ມີວີ່ແວວຂອງອາການນັ້ນ ແລະ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຊື່ຂອງອາການນັ້ນມາກ່ອ ນ ເມື່ອລູກສາວ ເນີ ເກີດອອກມາ ລູກນັ້ນບໍ່ມີໜັງເຖິງ 75 ເປີເຊັນ ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ເດັກສອງຄົນນັ້ນຕ້ອງທົນທານກັບຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຖືກຫໍ່ຫຸ້ມໂດຍຜ້າພັນບາດພັນແຜ ອັນເປັນລະບົບການອັນລຳບາກຍາກ ຊາ ທີ່ໃຊ້ເວລາເຖິງສອງສາມຊົ່ວໂມງ ທີ່ຈະພັນ ແລະ ຫໍ່ຮ່າງກາຍໄວ້ ຄອບຄົວອາສເນ ມາຢູ່ໃນຊິດນີ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈາກປະເທດມາເລເຊຍໃນປີ 2017 ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປິ່ນປົວແບບການທົດລອງເ ບິ່ງ ທີ່ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ແຕ່ຄາວນັ້ນ ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງບໍ່ມີວິທີການປິ່ນປົວອາການດັ່ງກ່າວເທື່ອ ຍານາງ ອາເນສ ເວົ້າວ່າ ການຄ້ຳຈູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອພວກຍານາງໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຊົດຊ່ວຍຊີວິ ດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງມາກມາຍ Liz Unger ທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ Debra ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ເອົາຜົນກຳໄລໃດໆ ເວົ້າວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຖິງ 1,000 ຄົນ ມີຊີວິດຢູ່ໂດຍການເປັ ນ Epidermolysis Bullosa ແລະ ໃນໂລກນີ້ມີຄົນເຖິງ 1 ລ້ານຄົນເປັນອາການດັ່ງກ່າວ ໃນຂັ້ນອາຍຸ 40 ປີ Dean Clifford ທີ່ເປັນຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢ່າງຖາວອນຢູ່ໃນນະຄອນ Brisbane Queensland ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມີຊີວິດຍືນຍາວໄດ້ກວ່າທີ່ທ່ານໝໍທັງຫຼາຍ ກະຕວງ ຊີວິດໄວ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ທ່ານຖືກບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຊີວິດຂອງທ່ານຈະຍືນຍາວໄດ້ສູງສຸດລະຫວ່າງສອງຫາຫ້າປີ ໃນຂັ້ນໂລກ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ຖືກມອງເຫັນວ່າ ເປັນປະຫວັດການ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີອ າຍຸຍືນຍາວທີ່ສຸດສຳລັບອາການ Epidermolysis Bullosa ທ່ານ Clifford ກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມໜຽວແໜ້ນໃນດ້ານການຕໍ່ສູ້ມັນສົດຊ່ວຍທ່ານມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ແລະທ່ານຫວັງວ່ານີ້ຈະເປັນການຈູງໃຈຄົນອື່ນໆ ທີ່ເປັນອາການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທີ່ບໍ່ ຍອມແພ້ມັນ ທ່ານເວົ້າວ່າກ່ຽວກັບໜັງຂອງທ່ານ ມັນສາມາດເປັນການຕໍ່ສູ້ໃນດ້ານປະສາດແລະຮ່າງກາຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ໃຫ້ພະຍາຍາມຫຼິ້ນກັບຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລ້ວພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຫັນວ່າເຮົ າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ການເປີດຝາປິດຂວດນ້ຳນົມກໍເປັນຄວາມຍາກຊາສຳລັບທ່ານ Clifford ແຕ່ເປັນປະຈຳທ່ານໄປຈິມ ກະທັ້ງນອນລົງຍົກນ້ຳໜັກໄດ້ເຖິງ 150 ກິໂລພຸ້ນ ການທົດລອງໃນການປິ່ນປົວ ເພື່ອຈະສາ ມາດປິ່ນປົວໄດ້ດີກວ່າຕື່ມ ແມ່ນກຳລັງກະທຳຂຶ້ນຢູ່ໃນຢູໂຣບແລະອາເມລິກາພາກເໜືອ ເຊັ່ນນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford University ໃນລັດ California ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of South Australia ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ນັກຄົ້ ນຄວ້າກຳລັງສ້າງຢາຕໍ່ຕ້ານພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍອັນໃໝ່ ເພື່ອປິ່ນປົວຕຸ່ມພອງ blister ຂອງອາການດັ່ງກ່າວທີ່ສ້າງຄວາມເຈັບແສບ ສາດສະດາຈານ Zlatko Kopecki ເວົ້າວ່າ ຄະນະຂອງພວກທ່ານກຳລັງມີຄວາມກ້າວ ໜ້າໃນການທົດລອງເບິ່ງ antibody ຢາຕ້ານທານ ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກທ່ານຢູ່ໃນເວລານີ້